بۇنىڭدا ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىمىزنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز. ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. خەۋەرلەر سەھىپىمىزدە دۇنيا ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن مەلۇمات بېرىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت،

ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى يەتتىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنى يۈز بەرگەن ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىنىڭ ئون ئىككى يىللىق خاتىرە كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى بايانات ئېلان قىلدى

دۇنيا جامائىتى ھېچ بولمىغاندا ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنى قۇتقۇزۇشى كېرەك ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى تېزدىن ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇقىنى قوغداش قانۇنىنى ماقۇللىشى كېرەك ۋە ئوخشاش پىكىردىكى دۆلەتلەرمۇ ئۇيغۇر مۇساپىرلارنى ئورۇنلاشتۇرۇش پىلانىنى ئوتتۇرىغا قويۇشى كېرەك ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى باياناتىدا يەنە بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقى

ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى يېقىندا مۇشۇ ھەقتە مەخسۇس ئېلان قىلغان دوكلاتىدا ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلدىن باشلاپ يىگىرمە دۆلەتتىن قايتۇرۇۋېتىلگەن مىڭ ئۈچ يۈز يىگىرمە يەتتە كىشىنى ئارخىپلاشتۇرغان ئىدى ئامېرىكىنىڭ سابىق تاشقى ئىشلار مىنىستىرى مايك پامپېئو بىرىنچى ئىيۇل كۈنى تىۋىتتېر ئۇچۇرىدا خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ يۈز يىللىقىنى باھالاپ ئۇنى قەتلىئام ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىلەن تولغان بىر ئەسىر دەپ سۈپەتلىدى پامپېئو مۇنداق دېگەن خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ يۈز يىللىقى زور كۆلەملىك قەتلىئاملار ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىلەن تولغان بىر ئەسىردۇر. ھېچقانداق بىر سىياسىي پارتىيە خىتاي كومپارتىيەسىدەك جىق ئادەمنىڭ جېنىغا زامىن بولۇپ باققان ئەمەس. خىتاي كومپارتىيەسى بىرىنچى ئىيۇل كۈنى ئۆزىنىڭ قۇرۇلۇشىنىڭ يۈز يىللىقىنى بېيجىڭدا زور داغدۇغا بىلەن كۈتۈۋالغان. خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ شۇ كۈنىدىكى نۇتقىدا بىز ئەزەلدىن باشقىلارنى بوزەك قىلمىغان، زۇلۇم قىلمىغان ۋە قۇل قىلمىغان دەپ سۆزلىگەن. ئامېرىكا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى نۇرىي تۈركەل شى جىنپىڭنىڭ سۆزىگە ئىنكاس قايتۇرۇپ، ناتسىستلار دەۋرىدىن بېرى كۆرۈلۈپ باقمىغان ئەڭ چوڭ جازا لاگېرلىرىنى يولغا قويغان ۋە شۇنداقلا ئۇيغۇرلارنى زاۋۇتلاردا ۋە قۇراشتۇرۇش لىنىيەلىرىدە قۇل قىلىۋاتقان شى جىنپىڭنىڭ بۇنداق يالغان سۆزلىشى تولىمۇ كۈلكىلىك دېگەن. ئۇ يەنە مۇنداق دېگەن، خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيەسى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇزۇن تارىخقا ئىگە قەدىمىي دىن ۋە مەدەنىيەت ئەنئەنىلىرىگە قارشى زور تەھدىت پەيدا قىلدى. ئۇ ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ۋە مەدەنىيەت كىملىكىنى ئۆزىگە ساداقەتسىزلىك ۋە يوشۇرۇن تەھدىتنىڭ ئالامىتى دەپ قارايدۇ. خىتاي كومپارتىيەسى دىننى يەنى ئۇيغۇرلارنىڭ مۇسۇلمان بولۇشىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ باھانىسى سۈپىتىدە قوللانغان، ئەركىن دېموكراتىك دۆلەتلەر كىشىلىك ھوقۇق ۋە قانۇن ئاساسىدىكى خەلقئارا تەرتىپنى قوغداش ئۈچۈن خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ دۆلەت ئىچىدىكى باستۇرۇش ھەرىكىتى،

خىتاي كومپارتىيىسى قۇرۇلۇشىنىڭ يۈز يىللىقىنى تەبرىكلەش پائالىيەتلىرىنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە ئۈرۈمچىدىكى ساياھەت مەركىزى بولغان خەلقئارا چوڭ بازىرىدا بىر پائالىيەت ئۇيۇشتۇرۇلغان خىتاي تەڭرىتاغ تورىنىڭ بۇ ھەقتە بەرگەن سۈرەتلىك خەۋىرىدىن قارىغاندا چوڭ بازاردىكى مۇنارىغا ئۇلۇغ خىتاي كومپارتىيىسى ياشىسۇن، مەڭگۈ كومپارتىيەگە ئەگىشىمىز دېگەن خىتايچە سۆزلەر چىراغ ئارقىلىق چۈشۈرۈلگەن. خەلقئارا چوڭ بازىرى ئۇيغۇرلار ئەڭ كۆپ جايلاشقان دۆڭكۆۋرۈكتە ئۇيغۇر مەدەنىيىتى گەۋدىلەندۈرۈپ سېلىنغان ئورۇن بولۇپ، بۇ جايدا ئىلگىرى ساياھەتچىلەرنى جەلپ قىلىش ئۈچۈن بولسىمۇ ئۇيغۇرچە مەدەنىيەت ئالاھىدىلىكلىرى ۋە ئۇيغۇرچە لوزۇنكىلار ساقلاپ قېلىنغانىدى. بىراق تەڭرىتاغ تورىدا ئېلان قىلىنغان بۇ رەسىملەردە ھازىر دۇكان ۋىۋىسكىلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھەممە يەرنى چوڭ چوڭ خىتايچە يېزىقلار شوئارلار لوزۇنكىلارنىڭ قاپلىغانلىقى ئەكسىچە ئۇيغۇر يېزىقىنىڭ ئاساسەن دېگۈدەك كۆزگە چېلىقمايدىغانلىقى سەيلە قىلىۋاتقانلارنىڭمۇ مۇتلەق كۆپىنىڭ خىتايلار ئىكەنلىكى دىققەت قوزغىدى چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇر كۆزەتكۈچىلەر بۇنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلىدىن كېيىن رايوندا يولغا قويغان ئوچۇق ئاشكارا مەدەنىيەت ئاسسىمىلياسىيەسى ۋە ئۇيغۇرلارنى لاگېر ھەم تۈرمىلەرگە سولاش سىياسەتلىرىنىڭ مەھسۇلى دەپ باھالىماقتا.
خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىندىن بۇيان ئۇيغۇر ئېلىغا مۇناسىۋەتلىك تەشۋىقات ھەرىكەتلىرىنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە مىسىردا شىنجاڭ ياخشى جاي ناملىق بىر تور يىغىنى ئۇيۇشتۇرغان. خىتاينىڭ تەڭرىتاغ تورىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە مەلۇم بولۇشىچە ئوتتۇزىنچى ئىيۇل كۈنى ئۆتكۈزۈلگەن بۇ تەشۋىقات يىغىنىنى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمەت ۋە خىتاينىڭ مىسىردا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىخانىسى بىرلىكتە ئۆتكۈزگەن يىغىندا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمەتنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئەركىن تۇنىياز ۋە بىر قىسىم دىنىي زاتلار ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئاتالمىش مۇقىم ۋەزىيىتى تەرەققىياتى ۋە دىنىي ئىناقلىق ۋەزىيىتى ھەققىدە سۆز قىلغان

خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدا ئۇيغۇرلارغا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن ھەرىكىتى باشلىغاندا مىسىر ھۆكۈمىتىنىڭ بىۋاسىتە ماسلىشىشى بىلەن مىسىردا ئوقۇۋاتقان ۋە ياشاۋاتقان يۈزلەرچە ئۇيغۇر تۇتقۇن قىلىنغان ئۇلارنىڭ نۇرغۇنلىرىنىڭ ھازىرغىچە ھېچقانداق ئىز دېرىكى يوق مىسىر ھۆكۈمىتى ھازىرغىچە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدا يۈرگۈزۈۋاتقان سىياسەتلىرىنى بې دې تې قاتارلىق خەلقئارالىق ئورگانلاردا قوللاپ كەلمەكتە خەۋەردە ئىلگىرى سۈرۈلۈشىچە، يىغىنغا مىسىر ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى، مۇخبىرلار ۋە تەتقىقات ئورۇنلىرىنىڭ تەتقىقاتچىلىرى قاتناشقان بولۇپ، ئۇلارمۇ بىر ئېغىزدىن ئۇيغۇر ئېلىنىڭ تەرەققىياتىنى، ئۇ يەردىكى بەختىيار ھاياتنى ماختاشقان. خىتاينىڭ مىسىردا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى لياۋ لياڭياڭ بولسا، مىسىرلىقلارنى ئۇيغۇر ئېلىغا بېرىپ ساياھەت قىلىپ، ئۆز كۆزى بىلەن كۆرۈپ كېلىشكە دەۋەت قىلغان.
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى كۆرمەسكە سېلىۋالغانلىقتىن، كۈچلۈك تەنقىدكە دۇچ كېلىۋاتقان پاكىستان باش مىنىستىرى ئىمران خان خىتاي كومپارتىيەسى قۇرۇلۇشىنىڭ يۈز يىللىقى ۋە ئىككى دۆلەتنىڭ دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقانلىقىنىڭ يەتمىش يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن خىتايغا كۆڭلىنى ئىزھار قىلغان. ئىمران خان خىتاينىڭ تەشۋىقات ئاۋازى بولغان يەر شارى ۋاقتى گېزىتىگە تەقدىم قىلغان ئىمزالىق مەكتۇبىدا تۆۋەندىكىدەك سۆزلەرنى قىلغان. خەلقىمىز ئوتتۇرىسىدىكى ئۇزۇن يىللىق مۇناسىۋەت قەدىمكى يىپەك يولىغا تۇتىشىدۇ ئەينى ۋاقىتتا فاشيەن ۋە شۇەنزاڭغا ئوخشاش تەرىقەتچىلەر سودىگەرلەر ئىلىم ئەھلىلىرى قارا قۇرۇم تېغىنى كېسىپ ئۆتۈپ خىتاي مەدەنىيىتى بىلەن ھىندى ۋادىسى مەدەنىيىتى ئوتتۇرىسىدىكى پايدىلىق ئۆزئارا ئالماشتۇرۇشنىڭ ئاساسىنى تىكلىگەن ئۇنىڭدا يەنە مۇنۇلار دېيىلگەن پاكىستان خىتاي مۇناسىۋىتى چوڭقۇر ئۆزئارا ئىشىنىش چۈشىنىش ۋە مەنپەئەت ئورتاقلىقى بىلەن خاراكتېرلىنىدۇ ئۇ ۋاقىتنىڭ سىنىقىدىن ئۆتكەن تۆمۈر قېرىنداشلىق بىز ئۆزىمىزنىڭ يادرولۇق مەنپەئەتىمىز ئۈچۈن بىر بىرىمىزنى قوللايمىز پاكىستان ئەزەلدىن بىر خىتاي سىياسىتىنى قوللاپ كەلدى ھەمدە تەيۋەن تىبەت شىنجاڭ خوڭكوڭ ۋە جەنۇبىي دېڭىز مەسىلىسىدە خىتاينى قوللايدۇ خىتاي كومپارتىيەسى قۇرۇلۇشىنىڭ يۈز يىللىق خاتىرە مەزگىلىدە غەربتىكى دېموكراتىك دۆلەتلەردە ئۇنىڭ بۇ يۈز يىلدا ئۆز خەلقىگە ئەپكەلگەن پاجىئەلىرى ھەققىدىكى تەنقىدلەر كۈچەيگەننىڭ ئەكسىچە پاكىستان باش مىنىستىرى ئىمران خاننىڭ مەدھىيە مەكتۇبى ئېلان قىلىشى دىققەت قوزغىدى پاكىستاننىڭ باش مىنىستىرى ئىمران خان يېقىنقى بىر مەزگىللەرگىچە خەلقئارالىق ئاپپاراتلارنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقانلىقى ھەققىدىكى سوئاللىرىغا دۇچ كەلگەندە بۇ ئەھۋالدىن خەۋىرى يوقلۇقىنى ئىلگىرى سۈرۈپ كەلگەن